ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS Radio ລາວ ສະບາຍດີ ນີ້ແມ່ນຄຳເລັກ ທອງວິລຸຍ ໜ້າທີ່ພາລາຍການພາສາລາວ ທີ່ສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ SBS Radio ໃນຮວດນີ້ ຂ້ອຍນຳເອົາອັບເດດໃນຫົວຂໍ້ເລື່ອງ ອັບເດດໂຄວິດ-19 ຫ່ວງໃຍນຳ ທີ່ສຸດ ປັບໃໝຢ່າງໜັກໜ່ວງ ແລະ ມີການຕ້ອງຫ້າມທີ່ເຄັ່ງຄັດຕື່ມສຳລັບ New South Wales ມາເວົ້າມາວ່າສູ່ທ່ານຟັງ ສຳລັບລາຍລະອຽດ ຂໍໃຫ້ອ່ານໃນຫົວຂໍ້ດັ່ງກ່າວນັ້ນ ໂດຍກົດເບິ່ງກົດອ່ານ ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນອັບເດດສຳລັບທ່ານ ກ່ຽວກັບໂຄໂຣນາໄວຣັສໃນອົດສະຕຣາເລຍ ສຳລັບ 14 ສິງຫາ 2021 ຈຳນວນເປັນໂຄວິດທະວີຂຶ້ນມາກມາຍໃນຊິດນີ ມີບ່ອນສ່ຽງຫຼາຍກວ່າ 450 ໃນ Melbourne Queensland ບໍ່ມີຄົນເປັນໂຄວິດທີ່ຕິດແປດກັນຢູ່ໃນຊຸມຊົນ ບັດນີ້ມີ 7 ລາຍທີ່ເປັ ນໂຄວິດທີ່ມີຊີວິດຊີວາຢູ່ ຢູ່ໃນຊຸມຊົນ ໃນລັດ New South Wales New South Wales ມີຄົນໃໝ່ 466 ຄົນເປັນໂຄວິດຈາກທ້ອງຖິ່ນເອງ ແລະ ຕາຍ 4 ຄົນ ມີຢ່າງໜ້ອຍ 68 ລາຍຢູ່ໃນຊຸມຊົນເມື່ອຍັງຕິດແປດກັນໄດ້ຢູ່ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Gladys Berejiklian ເວົ້າວ່າ ກຳລັ ງທະຫານເພີ່ມ 500 ຄົນ ຈະມາຮ່ວມຕຳຫຼວດ New South Wales ບັນຍັດກົດເກນການຕ້ອງຫ້າມ ຈາກແຕ່ວັນຈັນທີ 16 ສິງຫາ 2021 ຄົນທີ່ຈະອອກໄປຈາກຂົງແຄວ້ນຊິດນີ ຈຳຕ້ອງຮ້ອງຂໍເອົາອະນຸຍາດ ກຳນົດ 10 ຫຼັກກິໂລແມັດ ຖືກຫຼຸດລົງ ມາເປັນ 5 ກິໂລແມັດ ສຳລັບທຸກຄົນທີ່ຢູ່ກິນໃນຂົງແຄວ້ນຊິດນີ ຈາກແຕ່ວັນຈັນທີ 16 ສິງຫາ 2021 ຄົນທີ່ຢູ່ກິນໃນ 12 ເຂດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນທີ່ຫ່ວງໃຍນຳ ສາມາດອອກເຮືອນໄດ້ສຳລັບອອກກຳລັງກາຍເທົ່ານັ້ນ ແລະ ຕ້ອງຄວບຄຸມເດັກໆ ຫຼິ້ນຢູ່ນອກເຮືອນຖືກຕ້ອງຫ້າມ ຄົນທີ່ຢູ່ກິນໂດຍຜູ້ດຽວ ບັດນີ້ຈຳຕ້ອງຈົດຊື່ລົງທະບຽນ Single Bubble ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າຢູ່ໃນ nsw.gov.au ການປັບໃໝສຳລັບການລ່ວງລະເມີດຄຳສັ່ງສາທາລະນະສຸກ ຖືກທະວີ ຂຶ້ນເປັນ 5,000 ໂດລາ ໃຫ້ຊອກເບິ່ງລາຍຊື່ຄລີນິກການສັກຢາວັກຊີນ ໂດຍກົດໃສ່ List of vaccination clinics ໃນລັດ Victoria Victoria ມີຄົນໃໝ່ 21 ຄົນເປັນໂຄວິດ ທີ່ 3 ຄົນບໍ່ມີສາຍພົວພັນກັບບ່ອນລະບາດທີ່ຮູ້ແລ້ວ 10 ລາຍຢູ່ໃນຊຸມຊົນເມື່ອຕິດແປດຄົນອື່ນ ໄດ້ຢູ່ ສູນກາງການຄ້າ Chadstone ໃນ Melbourne ຖືກປະກາດເປັນບ່ອນສ່ຽງກັບໂຄວິດ-19 ບັດນີ້ມີຫຼາຍກວ່າ 450 ບ່ອນສ່ຽງໃນ Melbourne ໃຫ້ເບິ່ງໂດຍກົດໃສ່ Exposure Sites in Melbourne ຮວມດ້ວຍສູນກາງການຄ້າ Highpoint ແລະ ຕຶກຫ້ອງແຖວອັນໃຫຍ່ໂຕສອງສາມແຫ່ງ ໃຫ້ຊອກເບິ່ງລາຍຊື່ສູນກາງສັກຢາວັກຊີນ ໂດຍກົດໃສ່ List of vaccination centres ໃນ 24 ຊົ່ວໂມງລ່າສຸດ ທົ່ວອົດສະຕຣາເລຍ Queensland ມີຄົນໃໝ່ເປັນໂຄວິດ 6 ຄົນຈາກທ້ອງຖິ່ນເອງ ທີ່ມີສາຍພົວພັນເຖິງບ່ອນທີ່ລະບາດທີ່ຮູ້ແລ້ວ ແລະ ໄດ້ຄວ າຣັນທີນເມື່ອເປັນມັນຢູ່ ACT ມີຄົນໃໝ່ 1 ຄົນເປັນໂຄວິດ ຈາກທ້ອງຖິ່ນເອງ ອັນປະໃຫ້ຈຳນວນທັງໝົດທີ່ເປັນຢູ່ມີ 7 ຄົນ ຄວາຣັນທີນ ການເດີນທາງ ຄລີນິກການກວດ ແລະ ເບ້ຍ Pandemic Disaster Payment ຄວາຣັນທີນ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການ ກ່ຽວກັບການກວດ ຖືກຄວບຄຸມ ແລະ ບັນຍັດໂດຍລັດຖະບານຂັ້ນລັດ ແລະ Territory ໃຫ້ກົດເບິ່ງ ຖ້າທ່ານຢາກເດີນທາງໄປຕ່າງປະເທດ ທ່ານສາມາດຮ້ອງຂໍອອນລາຍ ສຳລັບການຍົກເວັ້ນໃຫ້ ໃຫ້ຊອກເບິ່ງໂດຍກົດໃ ສ່ ຄລິກເຮຍ ສຳລັບຂໍ້ມູນຕື່ມອີກກ່ຽວກັບຫຼັກການເພື່ອອອກໄປຈາກອົດສະຕຣາລີ ມີວິທີການຊົ່ວຄາວສຳລັບຖ້ຽວບິນສາກົນ ທີ່ຖືກລື້ມພິຈາລະນາເບິ່ງເປັນປະຈຳ ໂດຍລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ແລະ ປັບໃຫ້ທັນ ການ ຢູ່ທີ່ເວັບໄຊ Smartraveller ມີຂ່າວ ແລະ ຂໍ້ມູນຫຼາຍກວ່າ 60 ພາສາ ຢູ່ນະທີ່ sbs.com.au ຂີດທັບ coronavirus